ກ່ອນອື່ນຂໍນອບນ້ອມແດ່ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ຜູ້ໄກຈາກກິເລດ ຕັດສະຮູ້ຊອບໄດ້ໂດຍພະອົງເອງ ຂໍນອບນ້ອມແດ່ພະທຳ ທີ່ພະສາສະດາໄດ້ຕັດໄວ້ດີແລ້ວ ຂໍນອບນ້ອມແດ່ພະສົງປະຕິບັດຕາມທຳວິໄນຂອງພຸດທ ະອົງ ຂໍຈະເລີນສິນຈະເລີນທຳ ອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ຜູ້ມີຄວາມຝັກໃຝ່ໃນທຳ ໃນຟັງທຳມະໃນຍາມເຊົ້າວັນນີ້ເນາະ ກະເພື່ອຈະໄດ້ໃຫ້ສາມະເນນໄດ້ກ່າວຫຼັກທຳຂອງພຸດທະອົງ ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດໃ ຫ້ແກ່ອອກຕົນຍາດໂຍມ ເພື່ອໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງວ່າພຸດທະອົງເຮົາເພິ່ນກ່າວໄວ້ຈັ່ງໃດ ຈະເປັນໄປເພື່ອຄວາມຈະເລີນ ເພື່ອຄວາມຮຸ່ງເຮືອງໄດ້ເນາະ ທຳວິໄນຄືຂອງພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ເປີດເຜີຍຈຶ່ງຮຸ່ງ ເຮືອງ ພິກຂຸທັງຫຼາຍ ສິ່ງສາມຢ່າງນີ້ປິດບັງໄວ້ຈຶ່ງຈະເລີນ ເປີດເຜີຍບໍ່ຈະເລີນ ສາມຢ່າງນັ້ນຄື ໜຶ່ງ ມາຕຸຄາມ ປິດບັງໄວ້ຈຶ່ງງົດງາມ ເປີດເຜີຍບໍ່ງົດງາມ ສອງ ມົນຂອງພາມ ປິດບັງໄວ້ຈຶ່ງຮຸ່ງເຮືອງ ເປີດເຜີຍບໍ່ ຮຸ່ງເຮືອງ ສາມ ມິດສາທິດຖິ ປິດບັງໄວ້ຈຶ່ງຈະເລີນ ເປີດເຜີຍບໍ່ຈະເລີນ ພິກຂຸທັງຫຼາຍ ສິ່ງສາມຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ແລ ເປີດ ປິດບັງໄວ້ຈຶ່ງຈະເລີນ ເປີດເຜີຍບໍ່ຈະເລີນ ພິກຂຸທັງຫຼາຍ ສິ່ງສາມຢ່າງນີ້ ເປີດເຜີຍໄວ້ຈຶ່ງຮຸ່ງ ເຮືອງ ປິດບັງບໍ່ຮຸ່ງເຮືອງ ສາມຢ່າງນັ້ນຄື ໜຶ່ງ ດວງຈັນ ເປີດເຜີຍຈຶ່ງຮຸ່ງເຮືອງ ປິດບັງບໍ່ຮຸ່ງເຮືອງ ສອງ ດວງອາທິດ ເປີດເຜີຍຈຶ່ງຮຸ່ງເຮືອງ ປິດບັງບໍ່ຮຸ່ງເຮືອງ ສາມ ທຳວິໄນທີ່ຕະຖາຄົດປະກາດໄວ້ແລ້ວ ເປີດເ ຜີຍຈຶ່ງຮຸ່ງເຮືອງ ປິດບັງບໍ່ຮຸ່ງເຮືອງ ພິກຂຸທັງຫຼາຍ ສິ່ງສາມຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ແລ ເປີດເຜີຍຈຶ່ງຮຸ່ງເຮືອງ ປິດບັງບໍ່ຮຸ່ງເຮືອງ
ທີ່ອອກຕົນຍາດໂຍມໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງໄປ ກໍເປັນຫຼັກທຳທີ່ຄຳສອນຂອງສາສະດາທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ເນາະ ແລະ ເປັນບຸກຄົນທີ່ຫາໄດ້ຍາກໃນໂລກເໝືອນກັນ ເອີ້ນວ່າການເກີດຂຶ້ນຂອງພະສຳມາພຸດທະເຈົ້ານີ້ ກໍເປັນ ເປັນສິ່ງທີ່ຫາໄດ້ຍາກໃນໂລກ ໂດຍ ການໄດ້ປະກາດທຳວິໄນຂອງພະມີພະພາກເຈົ້ານີ້ ກໍຖືວ່າເປັນບຸກຄົນທີ່ຫາໄດ້ຍາກໃນໂລກ ໂດຍ ແລ້ວເປັນຜູ້ປະຕິບັດທຳສົມຄວນແກ່ທຳນີ້ ກໍເປັນບຸກຄົນທີ່ຫາໄດ້ຍາກໃນ ໂລກ ແລ້ວເປັນຜູ້ຮູ້ແຈ້ງໃນທຳຂອງພະສາສະດາທີ່ປະກາດໄວ້ດີແລ້ວນີ້ ກະຫາໄດ້ຍາກໃນໂລກ ແລ້ວກໍເປັນບຸກຄົນຜູ້ມີຄວາມກະຕັນຍູນີ້ ກໍຫາໄດ້ຍາກໃນໂລກ ສະນັ້ນທຳຂອງພະສາສະດາຈຶ່ງຈະໃຫ້ມາເປີດ ເຜີຍ ຫຼືວ່າຄຳເວົ້າຂອງພຸດທະເຈົ້າຊີ້ກະໄດ້ ຫຼືຄຳເວົ້າຂອງພະສາສະດາ ຫຼືຄຳເວົ້າຂອງຕະຖາຄົດ ຫຼືຄຳເວົ້າຂອງສຳມາສຳພຸດທະຊິກໍໄດ້ ຫຼືເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ ອ່າ ທີ່ເປັນພາສາທີ່ບາລີທີ່ເຂົາມັກກ່າວກັນວ່າພຸ ດທະວັດຈະນະ ໂດຍ ພຸດທະກໍຄືພະພຸດທະເຈົ້ານັ້ນເອງ ໂດຍ ວັດຈະນະກໍຄືຄຳເວົ້າ ໂດຍ ພຸດທະວັດຈະນະກໍຄືວ່າຄຳເວົ້າທີ່ອອກຈາກປາກຂອງພະພຸດທະເຈົ້ານັ້ນເອງ ກະອັນດຽວກັນກັບຄຳວ່າ ເອີ ອັນນີ້ເປັນ ຄຳສັ່ງສອນຂອງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ອັນດຽວກັນ ຫຼືອັນນີ້ເປັນຄຳສັ່ງສອນຂອງພະສາສະດາ ກະອັນດຽວກັນ ເອີ ເປັນ ເປັນ ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ຄົນຜູ້ດຽວນັ້ນ ໂດຍ ຂອງບຸກຄົນດຽວນະ ກະບໍ່ແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ ແປກ ປະຫຼາດຫຍັງ ກໍພຽງແຕ່ວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈໃຫ້ເພີ່ມເຕີມຂຶ້ນໃຫ້ຫຼາຍ ສຳລັບຜູ້ບວດມາໃນທຳວິໄນຂອງພະສາສະດາເນາະ ກໍຄວນມາຮູ້ຄຳສອນຂອງພະສາສະດາເຮົາເອງ ເພິ່ນສອນອັນໃດ ອືມ ໂດຍ
ອາຈານ ແລ້ວເປັນຫຍັງອັນສາມຢ່າງທຳທີ່ ສາມຢ່າງປິດບັງໄວ້ແລ້ວຈຶ່ງບໍ່ຮຸ່ງເຮືອງ
ຄືຖ້າປິດບັງໄວ້ແລ້ວບໍ່ຮຸ່ງເຮືອງ ກະຄື ຄືດວງອາທິດກໍເໝືອນກັນ ໂດຍ ຖ້າປິດບັງໄວ້ກໍບໍ່ຮຸ່ງເຮືອງ ອ່າ ດວງຈັນກໍຄືກັນ ປິດບັງໄວ້ກໍບໍ່ຮຸ່ງເຮືອງ ທຳວິໄນຂອງພຸດທະອົງຄືກັນ ປິດບັງໄວ້ບໍ່ຮຸ່ງເຮືອງ ໂດຍ ອືມ ຖ້າເປີ ດເຜີຍແລ້ວມັນກະຮຸ່ງເຮືອງ ໂດຍ
ແລະອີກສາມຢ່າງທີ່ປິດບັງໄວ້ແລ້ວຈຶ່ງຈະເລີນ ແລະເປີດເຜີຍແລ້ວກໍບໍ່ຈະເລີນ
ອັນນີ້ກໍຄືວ່າມາຕຸຄາມ
ມາຕຸຄາມນີ້ແມ່ນຫຍັງ ກໍຜູ້ຍິງ ໂດຍ ເປີດເຜີຍກະບໍ່ຮຸ່ງເຮືອງ ມົນຂອງພາມກໍເປີດເຜີຍກະບໍ່ຮຸ່ງເຮືອງ ໂດຍ ແລ້ວກະມິດສາທິດຖິ ອ່າ ເປີດເຜີຍກະບໍ່ຮຸ່ງເຮືອງ ໂດຍ ມິດສາທິດຖິນີ້ແມ່ນຫຍັງຂະນ້ອຍ ຄືຄວາມເຫັ ນຜິດ ໂດຍ ຄວາມເຫັນຜິດ ເຫັນຜິດນີ້ເຫັນຜິດຢ່າງໃດຂະນ້ອຍ
ຄວາມເຫັນຜິດຕາມຄຳສອນຂອງພະສາສະດາກໍຄືເອີ້ນວ່າມີມິດສາທິດຖິ ໂດຍ ມິດສາທິດຖິນີ້ຄືບໍ່ເຫັນເຊິ່ງອະລິຍະສັດສີ່ ໂດຍ ບໍ່ເຫັນທຸກ ບໍ່ເຫັນເຫດໃຫ້ເກີດທຸກ ບໍ່ເຫັນຄວາມດັບທຸກ ບໍ່ເຫັນທາງປະຕິບັດອອກ ຈາກທຸກ ຄັນສຳມາທິດຖິກະເຫັນ ເຫັນອະລິຍະສັດສີ່ ເຫັນທຸກ ເຫັນເຫດໃຫ້ເກີດທຸກ ເຫັນຄວາມດັບທຸກ ເຫັນທາງປະຕິບັດອອກຈາກທຸກນັ້ນເອງ
ໂດຍ
ມັນມີພະສູດອີກພະສູດໜຶ່ງທີ່ພຸດທະອົງກະກ່າວໄວ້ ທີ່ພະພຸດທະອົງເພິ່ນກະກ່າວໄວ້ແລ້ວວ່າ ອັນສະມະນະພາມເຫຼົ່າອື່ນທີ່ມັນກະ ອ່າ ມັກເຂົ້າໃຈວ່າ ຕົວຢ່າງກາງເວັນແທ້ໆກໍມັກເຂົ້າໃຈວ່າເປັນກາງຄືນ ຫຼືກາ ງຄືນແທ້ໆກໍມັກເຂົ້າໃຈວ່າເປັນກາງເວັນຫັ້ນນະ ມັນມີຄວາມໝາຍວ່າຈັ່ງໃດ ກາງເວັນກາງຄືນ ໃນພະພຸດທະອົງ ຄວາມໝາຍ
ກໍຄືຜູ້ທີ່ນີ້ແຫຼະ ເຫັນວ່າທຳວ່າເປັນອະທຳ ໂດຍ ເຫັນອະທຳວ່າເປັນທຳ ຫຼືເຫັນວ່າສິ່ງນີ້ເປັນວິໄນ ວ່າ ວ່າບໍ່ ບໍ່ແມ່ນວິໄນ ບໍ່ແມ່ນວິໄນ ເອີ ຫຼືວ່າສິ່ງນີ້ ບໍ່ແມ່ນວິໄນ ແລ້ວວ່າແມ່ນ ແມ່ນວິໄນຊິນະ ໂດຍ ສິ່ງນີ້ແມ່ນ ເອີ ພຸດ ທະອົງປະພຶດມາ ວ່າ ກະວ່າພຸດທະອົງບໍ່ໄດ້ປະພຶດມາ ໂດຍ ຫຼືວ່າສິ່ງນີ້ທີ່ພະອົງໄດ້ ບໍ່ໄດ້ປະພຶດມາ ກະວ່າພຸດທະອົງປະພຶດມາ ໂດຍ ສິ່ງນີ້ເປັນ ເປັນ ອາບັດໜັກ ກໍເພິ່ນວ່າເປັນອາບັດເບົາ ໂດຍ ສິ່ງນີ້ເປັນອາບັດເ ບົາ ເພິ່ນວ່າເປັນອາບັດໜັກ ໂດຍ ເອີ້ນວ່າເຫັນຜິດແລ້ວວ່າເປັນຖືກ
ອໍ ໂດຍ ເຫັນຖືກແລ້ວວ່າເປັນຜິດ ວ່າພາສາ ຖືວ່າເຫັນກາງເວັນນັ້ນເປັນກາງຄືນນັ້ນແຫຼະ ເຫັນກາງເວັນເປັນກາງຄືນ ແຕ່ຕະຖາຄົດເຮົານີ້ເຫັນກາງຄືນເປັນກາງຄືນ ເຫັນກາງເວັນເປັນກາງເວັນ ນັ້ນຄືອັນ ໃດ ສິ່ງໃດທີ່ພຸດທະອົງກ່າວວ່າປະພຶດມາ ກໍວ່າພຸດທະອົງປະພຶດມາ ໂດຍ ຄືພຸດທະອົງວ່າ ເຮົາເວົ້າຢ່າງໃດເຮົາເຮັດຢ່າງນັ້ນ ໂດຍ ເຮັດຢ່າງໃດເວົ້າຢ່າງນັ້ນ ອໍ ເອົາຕົວນີ້ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ກໍເມື່ອເຮົາໄດ້ ໄ ດ້ຍິນໄດ້ຟັງທີ່ ຫຼັກທຳທີ່ສາສະດາ ທີ່ ທີ່ກ່າວໄວ້ນີ້ ອື ທີ່ອອກຈາກພຸດທະໂອດ ອື ຫຼືຊິເປັນ ເຮົາໃຊ້ຄຳວ່າ ຫຼືວ່າເປັນພຸດທະພົດ ທີ່ເປັນຄຳເວົ້າຂອງສາສະດາລ້ວນໆ ໂດຍ ກໍຟັງເບິ່ງແລ້ວມັນກະເປັນຂໍ້ຄວາມເລິກນະ ມີຄວາມໝາຍຊຶ້ງ ເປັນບຸກຄົນທີ່ເວົ້າອອກ ອອກຈາກປາກແລ້ວຖືວ່າເປັນປະໂຫຍດນະ ໂດຍ ຈິງແທ້ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ເປັນທີ່ຮັກຂອງຜູ້ອື່ນ ເຖິງຈິງເຖິງແທ້ ແລ້ວກໍເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ເຖິງບໍ່ເປັນທີ່ຮັກຂອງ ຜູ້ອື່ນ ມັນກໍ ພຸດທະອົງກະເອົາຕົວປະໂຫຍດເປັນຫຼັກ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ຖ້າບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ພຸດທະອົງຈະບໍ່ກ່າວ ເຖິງຈິງເຖິງແທ້ກໍຕາມ ແຕ່ບໍ່ປະກອບດ້ວຍປະໂຫຍດ ບໍ່ເປັນທີ່ຮັກຂອງຜູ້ອື່ນ ເພິ່ນກໍບໍ່ກ່າວ ເຖິງ ຈິງເຖິງແທ້ກໍຕາມ ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ແຕ່ເປັນຮັກຜູ້ອື່ນ ພຸດທະອົງກະຍັງບໍ່ກ່າວວາຈານັ້ນ ໂດຍ ໂດຍຂະນ້ອຍ ຂໍຖາມ ອະນຸຍາດຖາມອາຈານໃນຄຳຖາມຕໍ່ໄປເລີຍ ຄຳ ອ່າ ຄຳຖາມນີ້ກໍຄືກາມ ອ່າ ໂທດຂອງກາມມ ະຄຸນ ແລະ ຄຸນຂອງກາມມະຄຸນນັ້ນນະ ເປັນຢ່າງໃດ ຊ່ວຍອະທິບາຍ
ຂອງກາມມະຄຸນ ພະອົງກະ ເວົ້າເລື່ອງກາມມະຄຸນ 5 ກໍຄືຄວາມພໍໃຈ ຄືກາມມະສັນທະນີ້ ຄືຄວາມພໍໃຈໃນຮູບງາມໆ ສຽງມ່ວນໆ ກິ່ນຫອມໆ ລົດແຊບໆ ສຳຜັດນິ່ມນວນ ໂດຍ ອັນນີ້ຄືເອີ້ນວ່າເຫດ ເຫດມັນກໍຄືອັດສ າທະ ຄື ຄື ຄືຄວາມພໍໃຈຂອງມັນ ໂດຍ ໂທດຂອງມັນກໍຄື ມັນ ມັນປ່ຽນແປງ ມັນມີການດັບ ມີການແຕກສະຫຼາຍ ເອີ້ນວ່າອາທີນະວະ ໂດຍ ເພາະແຕ່ລະອັນມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມັນຊິທ່ຽງແທ້ແນ່ນອນ ມັນ ມັນກະປ່ຽນແປງ ໂ ດຍ ທຸກອັນມີເກີດ ແລ້ວກະມີດັບ ຕາມທຳມະຊາດ ຕາມເຫດປັດໄຈຂອງມັນ
ອັນນີ້ຄືໂທດຂອງມັນເນາະ
ໂທດ ໂທດຂອງມັນ ພະອົງເພິ່ນໃຫ້ເຫັນຄວາມດັບ ໃຫ້ເຫັນຄວາມດັບ ອືມ ແຕ່ເຫດ ເຫດຂອງມັນນັ້ນຄືອັດສາທະ ຄືຄວາມພໍໃຈ ໂດຍ ເພາະວ່າທັງເບິດນີ້ກໍເອີ້ນວ່າເປັນສິ່ງປິດກັ້ນ ບັນເທົາ ບັ່ນທອນກຳລັງແຫ່ງປັ ນຍາ ເອີ້ນວ່ານິວອນ ໂດຍ ຂໍ້ກາມມະສັນທະ ເຮັດໃຫ້ປັນຍານັ້ນຖອຍກຳລັງ ຖອຍກຳລັງ ແລ້ວຄຸນຂອງມັນເດອາຈານ ຄຸນຂອງກາມມະຄຸນ
ພະອົງ ມັນ ເພິ່ນຈະ ຈະບໍ່ຈັດວ່າມັນມີຄຸນອັນໃດ ບໍ່ມີ ເອີ ມັນມີແຕ່ໂທດ ອໍ ໂດຍ ຂ້ານ້ອຍຖາມຄຳຖາມຜິດ ໂດຍ ຄຳຖາມຕໍ່ໄປຄື ທຳຂໍ້ໃດທີ່ປະຕິບັດງ່າຍ ແລະ ເຫັນຜົນໄວໃນຊີວິດປະຈຳວັນສຳລັບຄາລະວາດ
ກໍເອົາຂໍ້ໃດກໍໄດ້ ທີ່ເປັນຫຼັກທຳຂອງພຸດທະອົງ ທີ່ ທີ່ເພິ່ນຕັດໄວ້ດີແລ້ວນະ ຕັ້ງແຕ່ເພິ່ນຕັດສະຮູ້ມາຈົນປະລິນິບພານ ຫຼືວ່າເພິ່ນເຫັນຂອງ ຄຳຂອງສາວົກໃດທີ່ເພິ່ນຮອງຮັບ ໂດຍ ກໍເອົາມາໃສ່ໄດ້ນະ ລ້ວນແຕ່ເປັ ນປະໂຫຍດທັງເບິດ ມາໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງໄດ້ ໂດຍ ເມື່ອເຂົາໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງທຳຂອງຕະຖາຄົດ ຢູ່ທີ່ຜູ້ເຂົາມີອິນຊີແກ່ກ້າ ເຂົາກະຮູ້ໄດ້ໄວ ຜູ້ຊີອ່ອນ ເຂົາກໍຍັງຮູ້ ກໍຮູ້ໄດ້ຊ້າ ໂດຍ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບອິນຊີຂອງເຂົາ ກະພຽງແຕ່ ວ່າເຂົານັ້ນໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງທຳຂອງພະສາສະດາ ທີ່ໄດ້ຍິນຈາກປາກຂອງພະສາສະດາເອງກໍໄດ້ ຫຼືວ່າໄດ້ຍິນຈາກສາວົກຂອງພະສາສະດາທີ່ຈະເອົາມາກ່າວ ໂດຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພິກຂຸກໍຕາມ ພິກຂຸນີກໍຕາມ ບາ ສົກ ບາສິກາກໍຕາມ ທີ່ ຖ້າເອົາມາກ່າວມາເວົ້າ ເມື່ອເຂົາໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ອື ໂດຍ ນີ້ເຂົາກໍເກີດປັນຍາຈາກການຟັງໄດ້ ຖ້າເກີດປັນຍາການຟັງ ເຂົາກໍເອົາໄປໄຄ່ຄວນ ກໍເກີດປັນຍາອີກຕື່ມ ໂດຍ ຫຼືໄປພາວະນາ ເ ຂົາກໍໄດ້ເກີດປັນຍາອີກຕື່ມ ໂດຍ ເພາະວ່າຂໍໃຫ້ເປັນ ເປັນທຳຂອງພະສາສະດາ ແລ້ວກໍເປັນໄປເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ ອືມ ຢ່າງໜ້ອຍເຮົາກໍເຄີຍຈຳກັນໄດ້ຢູ່ແລ້ວ ທຳພະສາສະດາ ແຕ່ວ່າຊິຈຳເປັນພາສາບາລີ ກໍບໍ່ ຫຼືວ່າຊິໄດ້ພາສາລາວນຳກະຍິ່ງດີ ພາສາບາລີເຮົາກໍໄດ້ ແຕ່ເຮົາເຄີຍຈຳ ພຸດທັງສະລະນັງ ເຮົາກໍເຄີຍຈຳກັນມາ ໂດຍ ຫຼືນະໂມຕັດສະກໍເຄີຍຈຳກັນມາເບິດລະ ຫຼືວ່າສິນຫ້າຂໍ້ແຕ່ປານາໄປ ເຮົາກໍເຄີຍຈຳ ກັນຢູ່ ແຕ່ເຮົາຈຳແຕ່ເປັນພາສາບາລີ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈຳທີ່ເປັນພາສາລາວ ໂດຍ ອື ຖ້າຄົນລາວກໍຈຳເປັນພາສາລາວດ້ວຍ ເພາະວ່າມັນຈະໄດ້ທ່ອງຈຳ ແລະ ຂຶ້ນໃຈແຮງຕະຫຼອດດ້ວຍດີ ດ້ວຍທິດຖິຄວາມເຫັນອັນຖືກ ຕ້ອງ ໂດຍ ເຮົາກໍຈຳກັນມາ ແລະ ທີ່ເປັນຄຳສອນຂອງພຸດທະເຈົ້າ
ຈະເປັນປະໂຫຍດເນາະ ອືມ ຈະເປັນປະໂຫຍດ ເປັນໄປເພື່ອບໍ່ບຽດບຽນຕົນເອງ ຜູ້ອື່ນ ແລະ ອັນນີ້ການມີສິນຫ້າ ໂດຍ
ແລ້ວທຳທີ່ເປັນຊັ້ນໂລກຸດຕະລະ ວ່າດ້ວຍເລື່ອງສຸນຍະຕາ ອາຈານ ອາຈານຊ່ວຍອະທິບາຍຄຳວ່າຊັ້ນໂລກຸດຕະລະ ແລະ ສຸນຍະຕາ
ໃຫ້ທຳໃນມື້ນີ້ ທີ່ ທີ່ພຸດທະສາດສະດາໃຫ້ ໃຫ້ສຶກສານະ ເຍເຕສຸດຕັນຕະ ສຸດຕັນຕະທັງຫຼາຍເຫຼົ່າໃດ ຕະຖາພາສິຕາ ທີ່ເປັນຕະຖາຄົດພາສິດ ໂດຍ ຄຳພີລາ ເລິກເຊິ່ງ ຄຳພີລັດຖາ ມີຄວາມໝາຍເລິກເຊິ່ງ ໂລກຸດຕ ະລາ ແປວ່າຢູ່ເໜືອໂລກ ສຸນຍະຕາ ເປັນສຸນຍະຕາ ຄືເນື່ອງດ້ວຍຄວາມວ່າງ ອໍ ຊັ້ນໂລກຸດຕະລະນີ້ໝາຍເຖິງວ່າເໜືອໂລກນະ ອືມ ເປັນ ເປັນ ເອີ້ນວ່າຢູ່ດ້ວຍຄວາມວ່າງ ກໍຄືວ່າງຕາມຫຼັກຄຳສອນພະອົງ ກໍຄືວ່າວ່ າງຈາກບາບອະກຸສົນ ໂດຍ ອັນນີ້ກໍເອີ້ນວ່າເຂົ້າເຖິງ ປະຖົມມະຊານ ໂດຍ ວ່າງຈາກວິຕົກວິຈານ ກະເຂົ້າເຖິງທຸຕິຍະຊານ ຊີ້ ໂດຍ ວ່າງຈາກວິຕົກວິຈານປີຕິ ກໍເຂົ້າເຖິງຕະຕິຍະຊານ ລະວ່າງຈາກວິຕົກວິຈານ ປີຕິສຸກ ກໍເຂົ້າເຖິງຈະຕຸດຖະຊານ ທີ່ມີສະມາທິຫຼືອຸເບກຂາແລ້ວແລຢູ່ ໂດຍ ມັນຈະວ່າງໄປຕາມລະດັບຂອງ ຂອງລະດັບຂອງສະມາທິນັ້ນເອງ ອັນນີ້ຄວາມວ່າງຂອງສາດສະດາຢ່າງນີ້ ໂດຍ ບໍ່ແມ່ນວ່າວ່າງເປົ່ າບໍ່ມີ ມີຫຍັງ ບໍ່ແມ່ນ ອືມ ວ່າງຂອງສາດສະດານີ້ຄືວ່າງໄປຕາມລະດັບ
ຄືວ່າງຈາກບາບອະກຸສົນ
ຖ້າວ່າງຈາກບາບ ອືມ ອະກຸສົນ ກໍຄືຄວາມຄິດທີ່ໄປສູ່ບາບອະກຸສົນ ມັນບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ມັນບໍ່ມີ ໂດຍ ມັນຈະ ອັນນີ້ຈະເອີ້ນວ່າ ມັນຈະເກີດວິຕົກວິຈານປີຕິສຸກ ໂດຍ ເອກັກຄະຕາ ຈິດເປັນ ເປັນເອກແລ້ວແລຢູ່ ໂດຍ
ແລ້ວການຢູ່ໃນປະເທດອັນສົມຄວນຢ່າງນີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສູງສຸດ ປະເທດອັນສົມຄວນນີ້ໃນຄວາມໝາຍຂອງພຸດທະອົງນີ້ ພະອົງໝາຍປະເທດຢ່າງໃດຫັ້ນເປັນມຸງຄຸນອັນສູງສຸດ
ປະເທດທີ່ສົມຄວນກໍຄື ນີ້ແຫຼະ ມັນ ຄັນເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍເອີ້ນວ່າ ມັນ ມັນບໍ່ມີໄພຫຼາຍ ມັນບໍ່ມີໂຈນຫຼາຍ ບໍ່ມີໄພຄືນ້ຳຖ້ວມບໍ ໄພຄືໄຟໄໝ້ບໍ ໂຈລະໄພ ອັກຄີໄພ ອຸທົກກະໄພ ຊີ້ນະ ໂດຍ ອືມ ລັດຊະໄພ ຄືມັນບໍ່ມີໄພພວກນີ້ ໂດຍ
ກໍຄືປະເທດທີ່ມີພະພຸດທະສາສະໜານີ້ ກະແມ່ນບໍ່ນະ ປະເທດອັນສົມຄວນ ເອົາ ກໍປະເທດໃດກໍໄດ້ເບີດ ເລື່ອງທີ່ຈະມີພຸດທະສາສະໜາ ເພາະພຸດທະສາສະໜາຄືພຽງແຕ່ວ່າໃຊ້ທຳໃຊ້ວິໄນຕາມຄຳສອນສາດສ ະດາ ລະນັ້ນແຫຼະ ໂດຍ ຄືນັ້ນແຫຼະຄືຕົວແທນຂອງພຸດທະເຈົ້າລະ ໂດຍ ມັນກະມີໄດ້ເບີດ ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບປະເທດໃດ ໂດຍ ຫຼືບຸກຄົນໃດໄປ ເອົາໄປເຮັດໄປໃຊ້ກໍໄດ້ເບີດ ຈະຖືອັນໃດກໍເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ເບິດ ຄຳສອນ ຂອງສາສະດາບໍ່ໄດ້ຈຳແນກວ່າ ຕ້ອງຂອງຜູ້ນັ້ນ ຕ້ອງຂອງຜູ້ນີ້ນະ ໂດຍ ພຽງເພາະວ່າພຸດອົງວ່າ ຖ້າເຮົາເກີດຂຶ້ນມາໃນໂລກນີ້ ສັດຖາ ເທວະມະນຸດສານັງ ນີ້ ເປັນຄູສອນຂອງເທວະດາມະນຸດທັງຫຼາຍ ໂດຍ
ທຳມະ ອາ ທຳມະຊາດສາມຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ພະຕະຖາຄົດເກີດຂຶ້ນໃນໂລກ ຄື ຊາດ ຊະລາ ມໍລະນະ ເປັນຫຍັງທຳມະຊາດສາມຢ່າງນີ້ຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ມີພະພຸດທະອົງເກີດຂຶ້ນໃນໂລກ
ໂຕນີ້ແລະ ທີ່ພຸດອົງເພິ່ນວ່າ ເຮົາເກີດມາເພື່ອແກ້ທຳມະຊາດສາມຢ່າງ ຖ້າບໍ່ມີສາມຢ່າງ ເພິ່ນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນມາ ຈະບໍ່ຈຳເປັນຕະຖາຄົດຈະບັງເກີດຂຶ້ນມາໃນໂລກ ໂດຍ ກໍເພາະວ່າທຳມະຊາດນີ້ມັນມີຢູ່ແລ້ວ ຄືວ່າມັນ ມັນມີຢູ່ໃນໂລກແລ້ວ ມັນມີຢູ່ແລ້ວ ໂດຍ ພຸດອົງຈະຈົນ ຈົນເວົ້າວ່າ ຕະຖາຄົດຈະບັງເກີດຂຶ້ນກໍຕາມ ບໍ່ບັງເກີດຂຶ້ນກໍຕາມ ທຳມະທາດນີ້ຍ່ອມຕັ້ງຢູ່ຈັ່ງຊີ້ ອືມ ເປັນຢູ່ຈັ່ງຊີ້ ບໍ່ເປັນໄປໂດຍປະການອື່ນ ເພາະເ ມື່ອມີສິ່ງນີ້ສິເປັນປັດໄຈ ສິ່ງສິເກີດຂຶ້ນຄືຫຍັງ ເພາະເມື່ອຊາດມີປັບ ຊະລາກໍມີ ມໍລະນະກໍມີ ໂດຍ ເມື່ອຊາດບໍ່ມີ ຊະລາ ມໍລະນະກໍບໍ່ມີ ເນ່ຍ ເມື່ອສິ່ງນີ້ມີ ສິ່ງນີ້ຍ່ອມມີ ເພາະຄວາມເກີດຂຶ້ນຂອງສິ່ງນີ້ສິຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ເ ມື່ອສິ່ງນີ້ບໍ່ມີ ສິ່ງນີ້ກໍບໍ່ມີ ເພາະຄວາມດັບໄປຂອງສິ່ງນີ້ ສິ່ງນີ້ກໍດັບໄປ ໂດຍ ຖ້າເພິ່ນ ເພິ່ນເກີດຂຶ້ນມານີ້ ເພື່ອມາໃຫ້ຮູ້ກົດທຳມະຊາດອັນນີ້ ມັນມີຈັ່ງຊີ້ນະ ໂດຍ ສັ້ນ ພຸດອົງບໍ່ແມ່ນວ່າໄປໃຫ້ມົວເມົາ ໄປຕິດວ່າ ເອີ ມັນ ມີຈັ່ງຊີ້ແລ້ວຈະບໍ່ເຮັດບໍ່ທຳອັນໃດ ບໍ່ແມ່ນ ອໍ ພຸດອົງວ່າ ນີ້ເພື່ອຢູ່ດ້ວຍຄວາມບໍ່ປະໝາດ ເພິ່ນເຕືອນຄັ້ງສຸດທ້າຍວ່າ ສັງຂານທັງຫຼາຍມີຄວາມເສື່ອມໄປເປັນທຳມະດາ ໂດຍ ທ່ານທັງຫຼາຍຈົ່ງທຳຄວາມບໍ່ປະໝາດ ໃຫ້ເຖິງພ້ອມຢູ່ທຸກເມື່ອເທີ້ນ ໂດຍ ນີ້ເປັນວາຈາເຄື່ອງຄວາມສອນຂອງເຮົາໃນຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງຕະຖາຄົດ ໂດຍ ກະຄືຢູ່ດ້ວຍຄວາມບໍ່ປະໝາດ
ອາຈານເວົ້າເຖິງປະຕິດຈະສະໝຸບບາດມື້ກີ້ ພໍດີກົງກັບຄຳຖາມທີ່ນີ້ນ້ອງໜຶ່ງເພິ່ນຝາກມາ ເພິ່ນວ່າຂ້ານ້ອຍນີ້ອ່ານໄປເລື້ອຍໆປະ ອ່ານຫຼາຍຄັ້ງກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈຄຳວ່າປະຕິດຈະສະໝຸບບາດ
ປະຕິດຈະແປວ່າອາໄສ ສະໝຸບບາດແປວ່າເກີດຂຶ້ນ ປະຕິດຈະສະໝຸບບາດ ອາໄສເຊິ່ງກັນແລະກັນລະເກີດຂຶ້ນ ໂດຍ ພີ້ ຖ້າຈະເຂົ້າໃຈພີ້ ມາເບິ່ງໂຕຈິງພີ້ ໂດຍ ເມື່ອຕາເຮົາເຫັນຮູບແລ້ວ ແລ້ວຮູ້ສຶກ ຫຼືວ່າວິນ ວິນ ຍານທາງຕາເນ່ຍ ຕາ ຮູບ ລະກະວິນຍານທາງຕາເນ່ຍເຂົ້າໄປຮັບຮູ້ ເອີ ເຂົ້າໄປຮັບຮູ້ ຮູ້ແຈ້ງໃນອາລົມຂອງຕາເຫັນຮູບນະ ໂດຍ ແລ້ວນີ້ຈະເປັນເຫດເປັນປັດໄຈໃຫ້ເກີດເວທະນາ ໃຫ້ເກີດສຸກ ເກີດທຸກ ບໍ່ສຸກ ບໍ່ທຸກ ທຸກຄັ້ງຈະເຫັນເປັນຈັ່ງຊີ້ ໂດຍ ຫູຟັງສຽງນີ້ນະ ໂດຍ ເກີດວິນຍານທາງຫູ ຈະເປັນເຫດເປັນປັດໄຈໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກສຸກ ຮູ້ສຶກທຸກ ບໍ່ສຸກບໍ່ທຸກ ທຸກຄັ້ງຈະເປັນຈັ່ງຊີ້ ໂດຍ ຖ້າມີຜັດສະລະຈະມີເວທະນາ ເປັນເຫດ ປັດໄຈເກີດເວທະນາ
ຄືວ່າອາໄສກັນເກີດຂຶ້ນ ເອີ ດັງໄດ້ກິ່ນ ແລະ ຮູ້ສຶກທາງດັງນະ ເປັນເຫດເປັນປັດໄຈເກີດສຸກເກີດທຸກໄດ້ເບີດ ໂດຍ ຫຼືວ່າລີ້ນໄດ້ລົດ ແລ້ວກະຮູ້ສຶກທາງລີ້ນນະ ເປັນເຫດເປັນປັດໄຈເກີດສຸກເກີດທຸກໄດ້ເບີດ ໂດ ຍ ຫຼືກາຍສຳຜັດນະ ກາຍນັ່ງຢູ່ ກາຍຢືນ ກາຍຍ່າງ ກາຍນອນ ກະແລ້ວແຕ່ນະ ຄວາມຮູ້ສຶກທາງກາຍນະ ເປັນເຫດເປັນປັດໄຈໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກສຸກຮູ້ສຶກທຸກໄດ້ ບໍ່ສຸກບໍ່ທຸກໄດ້ເບີດ ທັງໆເຮົາໃຈນະ ຄຶດນຶກເອງ ໃຈກັບ ທຳມາລົມ ໂດຍ ຄວາມຮູ້ສຶກທາງໃຈ ຄຶດນຶກເອງ ກໍເປັນເຫດ ເປັນປັດໄຈໃຫ້ເກີດເວທະນາ ເກີດສຸກ ເກີດທຸກ ນີ້ແຫຼະ ຖ້າເຮົາເຂົ້າໃຈ ເບິ່ງສັງເກດຢູ່ຈັ່ງຊີ້ຈັ່ງຊີ້ນີ້ ເຮົາຊິເຂົ້າໃຈເລີຍນະ ປະຕິດຈະສະໝຸບບາດ ໂດຍ ທຳມະຊາດມັນມີຢ່າງຊີ້ເລີຍ ນັ້ນແຫຼະ ພະອົງເຈົ້າວ່າ ໂອປະນະຍິໂກ ກໍຄືວ່ານ້ອມເບິ່ງຫຼັກທຳມາເບິ່ງເຮົາເອງ ໂດຍ ນີ້ມັນຈະເຫັນຕາມຄວາມເປັນຈິງນະ ຊິແກ້ໄຂໄດ້ວ່າ ໂອ ເຫດເກີດຂອງທຸກກໍຄືຜັດສ ະນີ້ ຄວາມດັບແຫ່ງທຸກກໍຜັດສະ ເຫດເກີດແຫ່ງກຳກໍຜັດສະ ຄວາມດັບແຫ່ງກຳກໍຜັດສະ ເຫດເກີດແຫ່ງກາມກໍຜັດສະ ຄວາມດັບແຫ່ງກາມກໍຜັດສະ ຄືວ່າໄປດັບເລື່ອງກຳແລ້ວ ໄປດັບທາງອື່ນບໍ່ໄດ້ແລ້ວເນາະ ນັ້ ນກໍຄືດັບບ່ອນຜັດສະບ່ອນດຽວ ກໍຜັດສະນັ້ນເອງ ໂດຍ ຄືການກະທົບ ຄືການສຳຜັດ ຄືຕາເຫັນຮູບ ວິນຍານທາງຕາເຂົ້າໄປຮັບຮູ້ ເພິ່ນວ່າຜັດສະໄດ້
ຜັດສະຕ້ອງອາໄສສາມຢ່າງປະກອບກັນກ່ອນ ແລະ ຈະເອີ້ນວ່າເປັນຜັດສະໄດ້ ໂດຍ ຖ້າຕາກໍຕ້ອງມີຮູບ ແລະ ກະຕ້ອງວິນຍານທາງຕາ ໂດຍ ສາມອັນນີ້ພ້ອມກັນ ແລ້ວຈະເອີ້ນວ່າເປັນຜັດສະໄດ້ ຖ້າມີແຕ່ຕາກັບ ຮູບ ພະອົງຈະຕັດວ່າ ໄອ ສະລາຍະຕະນະ ໂດຍ ເປັນເຫດເປັນປັດໄຈໃຫ້ເກີດຜັດສະ ເມື່ອມີສະລາຍ ຕາເຫັນຮູບແລ້ວເກີດວິນຍານທາງຕາປັບ ກໍເປັນເຫດປັດໄຈໃຫ້ເກີດຜັດສະ ໂດຍ
ການຈະເລີນແຜ່ເມດຕາພາວະນາ ໃນການທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວຫັ້ນນະໄດ້ ໄດ້ຮັບ ສົມມຸດ ກຸສົນນີ້ ຕົວຢ່າງຈະເລີນພາວະນາໄປຊິ ແລ້ວເມື່ອຄູອາຈານເພິ່ນວ່າແຜ່ເມດຕາ ຊິ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຊິແຜ່ເມດຕາແນ ວໃດ ເພື່ອໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນຄຳສອນຂອງພະພຸດທະອົງ
ແຕ່ການແຜ່ເມດຕາຂອງສາດສະດານີ້ເປັນໃດ ຖ້າທີ່ຈິງກໍວ່າຕ້ອງຈິດສະຫງົບເດ້ ເປັນສະມາທິເດ້ ໂດຍ ຕ້ອງປາສະຈາກ ອະກຸສົນນິວອນເດ້ ການແຜ່ເມດຕາມັນຈຶ່ງມີກຳລັງ ໂດຍ ແຜ່ໄປສູ່ທິດທີໜຶ່ງ ທີສອງ ທີສ າມ ທີສີ່ ດ້ວຍເມດຕາເຈໂຕວິມຸດ ປັນຍາ ເອີ ກະລຸນາເຈໂຕວິມຸດ ຫຼື ມຸທິຕາເຈໂຕວິມຸດ ຫຼື ອຸເປກຂາເຈໂຕວິມຸດ ໃຫ້ເຮັດເນືອງໆ ປຽບເໝືອນກັບດັ່ງຍານທີ່ທຽມໄວ້ດີແລ້ວ ສັ່ງສົມຢ່າງເນື່ອງ ປາລົບດີແລ້ວ ມັນຈຶ່ງ ມີອານິສົງ
ແລ້ວເຮົາຈະຮູ້ຈັ່ງໃດວ່າ ຍາດເຮົາຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວນັ້ນໄດ້ຮັບສ່ວນກຸສົນທີ່ເຮົາແຜ່ເມດຕານີ້ໄປ
ໂຕນີ້ກໍຈະໄດ້ຕາມຄຳສອນຂອງສີສາດສະດາທີ່ກ່າວໄວ້ນັ້ນ ເພາະວ່າຫຍັງ ກໍຄືວ່າ ການແຜ່ເມດຕານະ ມັນກໍສິໃຫ້ຜູ້ອື່ນນະ ເຮົາກໍມັນມີກ່ອນນະ ໂດຍ ລະມັນຈະຮູ້ໄດ້ເອງ ໂດຍ
ແລ້ວເວລາທີ່ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍ ຫຼືວ່າພວກຕົວຍາດໂຍມຊີ້ ຫຼາຍໆຄົນຊີ້ ກໍສົງໄສຢູ່ວ່າ ເມື່ອຍາດຕິພີ່ນ້ອງມີຄວາມເຈັບປ່ວຍໄຂ້ຊີ້ ແລ້ວເຮົາຈະນຳຄຳສອນຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ ສູດໃດທີ່ເໝາະການ ໃນ ເວລາທີ່ເຂົາປ່ວຍໄຂ້ ໃນນັ້ນ
ຖ້າຕາມຫຼັກພະອົງກໍປະຕິປະທາໃນຄວາມເຈັບໄຂ້ມັນກະມີນະ ເບິ່ງໃນປະຕິກູນໃນອາຫານ ເບິ່ງໂລກທັງປວງ ຄວາມບໍ່ທ່ຽງຂອງໂລກທັງປວງຊີ້ ໂດຍ
ກໍເບິ່ງໃນໂລກທັງ ບໍ່ທ່ຽງໃນໂລກທັງປວງນີ້ ເບິ່ງແນວໃດນະ ຄືບາງຄັ້ງກໍເບິ່ງບໍ່ອອກຄືກັນນະ ຈະ ຈະເບິ່ງໂດຍວິທີໃດ ກໍຕ້ອງເປັນຜູ້ເຄີຍປະພຶດປະຕິບັດ ເຄີຍຈະເລີນ ໂດຍ ຈະເບິ່ງໄດ້ ຖ້າຜູ້ບໍ່ເຄີຍເຮັດມັນກໍ ບໍ່ຊ່າງເບິ່ງ ແຕ່ພຸດທະອົງກໍໃຫ້ເບິ່ງວິທີໃໝ່ ຖ້າຜູ້ບໍ່ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ບໍ່ໄດ້ເສບທຳມະຂອງສາດສະດາຫຼາຍ ເພິ່ນກໍ ເພິ່ນກໍໃຫ້ຢູ່ກັບລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ ຫາຍໃຈອອກ ເທົ່ານັ້ນກໍພໍ ໂດຍ ຖ້າຜູ້ບໍ່ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ຜູ້ບໍ່ເຄີຍນະ ບໍ່ຍິນດີໃນໂລກທັງປວງຊີ້ ເພາະວ່າ ເພາະຄວາມຍິນດີຍິນຮ້າຍ ມັນ ມັນເປັນສັງສາລະວັດເດ ເຮັດໃຫ້ສັດຜູ້ມີວິຊາເຄື່ອງກັ້ນ ຕັນຫາເຄື່ອງຜູກນະ ໄປເກີດໃນພົບນັ້ນນະ ຕັ້ງໃນພື້ນຫັ້ນນັ້ນ ຄິດເຖິງສິ່ງໃດ ດຳລິເ ຖິງສິ່ງໃດ ຫຼືມີໃຈປັກລົງໃນສິ່ງໃດ ສິ່ງນັ້ນກໍເປັນອາລົມແຫ່ງການຕັ້ງຂຶ້ນຂອງວິນຍານ ໂດຍ
ສະແດງວ່າຄຳຕອບນີ້ນີ້ຈະກົງກັບຄຳຖາມທີ່ຂ້ານ້ອຍນີ້ຈະຖາມຕໍ່ໄປເລີຍ ກໍຖືກຢູ່ບໍ່ອາຈານ ຄືອັນໃດທີ່ເປັນເຫດເປັນປັດໄຈທີ່ທຳໃຫ້ຄົນເຮົາທຸກຄົນທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນສັງສາລະວັດນີ້ ກໍອັນນີ້ ອັນນີ້ ຄຳ ຄຳຕອບນີ້ກົ ງກັນບໍ່ຂ້ານ້ອຍ ແລ້ວຈັ່ງໃດ ໂຕທີ່ເປັນເຫດເປັນປັດໄຈນີ້ ມັນຄື ຕັນຫານະ ຕັນຫາ ອືມ ຄືຜູ້ສ້າງພົບ
ຕັນຫາຜູ້ສ້າງພົບ
ເພາະວ່າຕັນຫາເປັນປັດໄຈຈຶ່ງມີວັດທະນະ ຈຶ່ງມີອຸປາທານ ເມື່ອມີອຸປາທານເປັນປັດໄຈຈຶ່ງໃຫ້ມີພົບ ໂດຍ ຈັດກົງຈຶ່ງໃຫ້ເຮົາປະຕິບັດຕໍ່ ສ້າງກຳດີນະ ສ້າງກຳດີກໍຄືອະກຸສົນ ສ້າງ ສ້າງກຸສົນນະ ກຳດີ ລະກຳຊົ່ວ ຄືອະກຸສົນນະ ປັດຈຸບັນກໍຄືທາງກາຍນະ ທາງວາຈານະ ທາງໃຈນະ ສ່ວນໃດທີ່ເປັນທຸຈະລິດນະ ຢ່າງທາງກາຍນະ ເຮົາຈະລະດ້ວຍ ດ້ວຍວິທີໃດ ທາງກາຍ
ລະອະກຸສົນນີ້ບໍ່ ໂດຍ ລະສິ່ງທີ່ເປັນບາບນະ ທາງກາຍກໍຄືເວັ້ນຈາກການຂ້າເທົ່ານັ້ນ ໜຶ່ງກະຂ້າ 2 ກໍເວັ້ນຈາກການລັກ ການລັກ 3 ເວັ້ນຈາກການປະພຶດຜິດ ໂດຍ ທາງກາຍ ໂດຍ ແລ້ວທາງວາຈາກໍເວັ້ນຈາກກາ ນເວົ້າຕົວະ ເວົ້າໃຫ້ເຂົາແຕກແຍກກັນ ເວົ້າຄຳ ອືມ ຫຍາບ ຫຼືວ່າຄຳປ້ອຍຄຳດ່າຮຸນແຮງ ໂດຍ ລະກະເວົ້າຄຳໂລເລ ຄຳບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຫຍັງ
ແລ້ວທາງໃຈເດ້ ຕ້ອງ ຕ້ອງ ຕ້ອງລະແບບໃດທີ່ເປັນບາບອະກຸສົນ
ໂຕທາງໃຈກໍຄືວ່າ ຄິດໂລບ ຢາກໂລບເອົາຊັບສົມບັດຂອງຜູ້ອື່ນຊີ້ນະ ອັນນີ້ກໍຄວນລະເນາະ ອື ຫຼືວ່າຄິດພະຍາບາດຜູ້ອື່ນ ໂດຍ ຄິດບຽດບຽນຜູ້ອື່ນ ໂອ ຖືວ່າເປັນບາບອະກຸສົນທັງໝົດແລະ
ລ້ວນແຕ່ເປັນອະກຸສົນ ໂດຍ ເອີ ແລ້ວພະອົງຈະວ່າໃຫ້ລະກຳໂຕນັ້ນເສຍ ໂດຍ ແລ້ວສ້າງກຸສົນ ກະຄືສ້າງກຳດີ ກໍຄືວ່າ ບໍ່ມີການຂ້າເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ເຮົາເຮັດຫຍັງ ບໍ່ມີການລັກຂອງການເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ມີການປະພຶດຜິດ ບໍ່ມີການເວົ້າຕົວະ ເວົ້າໃຫ້ເຂົາແຕກແຍກ ບໍ່ມີການເວົ້າຮຸນແຮງ ແລະ ບໍ່ມີການເວົ້າແບບບໍ່ມີປະໂຫຍດ ໂດຍ ຫຼື ບໍ່ ໃນຄວາມຄິດ ກະບໍ່ຄິດໂລບ ບໍ່ຄິດພະຍາບາດ ບຽດບຽນໃຜ ໂດຍ ຖ້າເປັນແບບນີ້ ເປັນບຸກຄົນນີ້ທີ່ ວ່າເຮັດຖືກຕ້ອງນີ້ ຈະເປັນສຳມາໄດ້ບາດນີ້ ເປັນສຳມາກຳມັນຕະໄດ້ ເປັນສຳມາ ອ່າ ວາຈາໄດ້ ໂດຍ
ຄືການງານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ແລະກະເປັນສຳມາສັງກັບປະໄດ້ອີກ ແມ່ນບໍ່ ແລ້ວໂຕອື່ນມັນກະໄດ້ນຳກັນເບີດ ທິດຖິມັນກະ ເຫັນອະລິຍະສັດສີ່ ມັນກະເຫັນຖືກອີກບາດນີ້ ໂດຍ ເປັນໄປເພື່ອ ອ່າ ປິດນະລົກ ແລະ ເຜດ ສັດເດຍລະສານ ທຸກຄະຕິ ວິນິບາດ ໂດຍ
ໃນພຸດທະສາສະໜາເຮົານີ້ ອັນພະພຸດທະອົງເພິ່ນສອນເລື່ອງໃດທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຫັ້ນນະ ທີ່ໃຫ້ເຮົາຮູ້ ສ່ວນຫຼາຍ

ແລະກະຄວາມດັບຂອງທຸກອີກ ໂດຍ ເອີ ຮູ້ທຸກ ແລະກະຮູ້ຄວາມດັບທຸກ ໂດຍ ແລ້ວຢ່າງການຢູ່ໃນຊີວິດຄາລະວາດ ແລະກະນຳມາປຽບທຽບກັບຊີວິດນັກບວດ ແລ້ວຄວາມສຸກມັນແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ ອື ບໍ່ໄດ້ແຕ ກຕ່າງກັນ ຄືກັນ ກໍບໍ່ໄດ້ແຕກຕ່າງກັນ ຄືການຊິເປັນນັກບວດ ຫຼື ຄາລະວາດ ອືມ ກ່ອນຊິສຸກຈະທຸກ ທຸກຄັ້ງກໍມີຜັດສະເປັນປັດໄຈ ຈຶ່ງເກີດເວທະນາ ກໍບໍ່ໄດ້ແຕກຕ່າງກັນ ກໍຄືວ່າເກີດບ່ອນດຽວກັນນັ້ນແຫຼະ ແບບດຽວ ກັນ ບໍ່ໄດ້ຕ່າງກັນ ໂດຍ ເອົ້າ ມັນຊິຕ່າງກັນຈັ່ງໃດ ເພາະວ່າພະພຸດທະອົງວ່າ ສຸກທຸກເກີດໄດ້ ເພາະຜັດສະເປັນປັດໄຈ ໂດຍ ມັນບໍ່ແມ່ນອັນອື່ນເດ້ ໂດຍ ເອີ ກໍແບບດຽວກັນເບີດ ໂດຍ
ສະແດງເຖິງຈະຢູ່ໃນຊີວິດຄາລະວາດກໍ ມີຄວາມສຸກຄືກັນ ແມ່ນເຮົາສ້າງໄດ້ ຄືກັນ ເພາະວ່າຄົນ ຄືຊິເກີດ ບໍ່ວ່າຈະເກີດໃນຊາດດຳ ຫຼື ຊາດຂາວນະ ຊາດດຳຄືເກີດຕະກູນທຸກຍາກ ເຮົາຂາດ ຂາດເຂີນ ທຳມາຫ າກິນຝືດເຄືອງ ໂດຍ ກະສຸກທຸກກໍມັນກໍຈາກຜັດສະກັນເບີດ ຫຼື ຊິເກີດຕະກູນສູງ ເອີ ເກີດໃນຊາດຂາວ ຮັ່ງມີສີສຸກ ເອີ ບາງຄັ້ງມີຍົດ ມີຍົດຖາບັນດາສັກ ໂດຍ ສຸກທຸກກໍເກີດມີ ເພາະມີຜັດສະເປັນປັດໄຈຄືກັນເບີດນີ້ ບໍ່ໄດ້ແຕກຕ່າງກັນນະ ຫຼືຈະພະ ເປັນພະອະລິຍະເຈົ້າຄືກັນນະ ກໍອັນດຽວກັນນະ ມາຮູ້ອັນນີ້ເພາະຜັດສະເປັນປັດໄຈທັງໝົດຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າຕ່າງແຕ່ວ່າຄວາມທຸກມັນໜ້ອຍ ພະອະລິຍະເຈົ້າກໍມີຄືກັນ ຈາກຜັດສະຄື ກັນ ແຕ່ມັນໜັກໜ້ອຍ ປຽບເໝືອນຂີ້ດິນໃນເລັບມືກັບຂີ້ດິນທັງໂລກ ຄວາມທຸກຂອງໂສດາບັນ ຜູ້ເຂົ້າເຖິງກະແສຂອງໂສດາບັນນີ້ ມັນຕ່າງກັນຈັ່ງຊີ້ໃດ໋ ໂດຍ ເລື່ອງເປັນໂສດາບັນນີ້ ຕ້ອງ ຕ້ອງລະຫຍັງໃດກໍໄດ້ ຕ້ອ ງ ຕ້ອງມີທຳກໍໄດ້ ຈຶ່ງຈະໄດ້ເປັນ ເປັນໂສດາບັນຊີ້ ຢາກເປັນໂສດາບັນຊີ້ ກໍໃຫ້ມີອົງຄຸນທຳຂອງສາດສະດາທີ່ກ່າວໄວ້ກໍໄດ້ລະ ເອີ ຖ້າມີສີນ 5 ກໍມີສັດທາຢັ່ງໝັ້ນໃນພະພຸດ ພະທຳ ພະສົງ ໂດຍ ລະເດ້ ຄືມີສີນ 5 ແລ້ວ ກໍຍຶດໝັ້ນພະພຸດ ພະທຳ ພະສົງ ມີສັດທາຢັ່ງໝັ້ນລົງໃນພະພຸດ ພະທຳ ພະສົງ ຢ່າງບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ
ແລ້ວເຮົາຮູ້ຈັ່ງໃດວ່າຕອນນີ້ເຮົາເປັນໂສດາບັນຊີ້ຫັ້ນນະ ເນາະ ຈະມີທຳຂໍ້ໃດເປັນເຄື່ອງວັດຊີ້ ກໍແບບນີ້ແມ່ນບໍ່ ສີນ 5 ນີ້ບໍ່ ກໍມີສີນ 5 ບໍລິບູນ ແລ້ວກໍມີສັດທາຢັ່ງໝັ້ນໃນພະພຸດ ພະທຳ ພະສົງ ຖ້າເຄື່ອງວັດເຮົາຈະເ ຫັນໄດ້ງ່າຍ ກໍຄືພຸດທະອົງຕັດກໍວ່າ ສັງໂຍດ 3 ມັນຈະເບີດໄປເອງ ສັກກາຍະທິດຖິຄືຄວາມເຫັນຜິດວ່າຕົວຕົນ ຂັນ 5 ນີ້ ທັງເບີດນີ້ ຂັນ 5 ນີ້ ຮູ້ເປັນຕົວຕົນນີ້ມັນບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ອໍ ໂດຍ ຫຼືເຫັນວ່າ ສີລະປະຕະປະລາມາດ ຖືວັດຕ ະໂກໂຕລະມົງຄຸນທັງຫຼາຍ ອາ ໂດຍ ບໍ່ມີນະ ໂດຍ ເອີ ສາ ເຮົາທີ່ມັກເວົ້າກັນແບບງົມງາຍ ບໍ່ມີລະ ໂດຍ ອື ຖືແບບງົມງາຍບໍ່ມີເລີຍ ໂດຍ ນີ້ນະ ແລ້ວກະວິກິກິດສາ ຄວາມລັງເລສົງໄສ ໂດຍ ມັນຈະບໍ່ມີຕໍ່ການຕັດແຕ່ຂ ອງພະສຳມາພຸດທະເຈົ້າ ໂດຍ ມັນຈະບໍ່ມີຄວາມສົງໄສ
ຄືວ່າເຊື່ອເລີຍນະແມ່ນບໍ່ ອືມ ມີສັດທາເຊື່ອໝັ້ນ ຢັ່ງໝັ້ນ ນີ້ກະຢັ່ງ ຢັ່ງໝັ້ນໃນພະພຸດ ພະທຳ ພະສົງ ເພາະວ່າເຊື່ອແບບຢັ່ງໝັ້ນໂຕນີ້ ມັນຄົນທີ່ໄປເຊື່ອໄດ້ແບບນີ້ ຄືມັນມີສີນບໍລິບູນແລ້ວເດ ສີນ 5 ບໍລິບູນແລ້ວ ມັນ ມັນບໍ່ບ ຽດບຽນຕົນເອງຜູ້ອື່ນໃນໂຕລະ ໂດຍ ເອີ ຜູ້ມີສັດທາເຊື່ອໝັ້ນ ອັນນີ້ ອັນນີ້ ອັນນີ້ ໂດຍ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຊື່ອໝັ້ນແລ້ວ ສີນ 5 ກະຍັງຜິດຢູ່ ມັນບໍ່ແມ່ນແບບນັ້ນ ຄັນຖ້າມັນຍັງຜິດຢູ່ ກໍຍັງຖືວ່າຜູ້ນັ້ນຍັງບໍ່ແມ່ນເຊື່ອໝັ້ນ ອືມ ຄັນວ່າເ ຊື່ອໝັ້ນນີ້ ມັນບໍ່ມີຜິດນະ ໂດຍ ມັນບໍ່ໄປເພື່ອຄວາມຜິດເດ ໂດຍ ມິດສາທິດຖິມັນລະເດ້ ແມ່ນບໍ່ ຜູ້ມີສຳມາທິດຖິ ນ້ອມອຽງ ທີ່ອຽງແລະອຽງໄປສູ່ນິບພານໄດ້ນະ ກະຄືຕ້ອງເປັນຜູ້ມີສັດທາຢັ່ງໝັ້ນໃນພຸດ ພະທຳ ພະສົງ ໂດຍ ສິ່ງໃດພຸດທະເຈົ້າກ່າວ ກໍວ່າພຸດທະເຈົ້າກ່າວ ໂດຍ ສິ່ງໃດພຸດທະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກ່າວ ກໍວ່າພຸດທະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກ່າວ ສິ່ງໃດພຸດທະເຈົ້າບັນຍັດ ກໍວ່າພຸດທະເຈົ້າບັນຍັດ ສິ່ງໃດພຸດທະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບັນຍັດ ເຮົາກໍວ່າສິ່ ງນັ້ນພຸດທະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ບັນຍັດ ໂດຍ ສິ່ງໃດພຸດທະເຈົ້າປະພຶດມາ ເຮົາກໍວ່າພຸດທະເຈົ້າປະພຶດມາ ສິ່ງໃດພຸດທະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປະພຶດມາ ເຮົາກໍວ່າພຸດທະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ປະພຶດມາ ນີ້ຄື ຄືຄວາມເຂົ້າໃຈເຮົາມັນຖືກ ຕ້ອງ
ອືມ ແລ້ວກໍເປັນຜູ້ທີ່ກ່າວຕົງກັບພະພຸດທະອົງ ອືມ ກ່າວຕົງ ຕົງຕາມທີ່ພຸດທະອົງ ເຖິງມັນກ່າວບໍ່ຕົງທັງເບີດຕາມພະຍັນຊະນະ ກໍໄດ້ຄວາມໝາຍ ໂດຍ ອາ ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ຄວາມໝາຍ ເພາະວ່າບໍ່ມີຜູ້ຮູ້ໃດໆທີ່ຈະ ຮູ້ໄດ້ທັ ງເບີດທຳ ໂດຍ ເທົ່າພະສຳມາພຸດທະເຈົ້າໄດ້ ໂດຍ ກະທັ່ງພະອໍລະຫັນນະ ຜູ້ເລີດທາງປັນຍາກໍຍັງຜິດພາດໄດ້ ໂດຍ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໄປຈຳທຳທີ່ສາດສະດາກ່າວໄດ້ທັງເບີດໄດ້ ໂດຍ
ວ່າໄດ້ເປັນພະໂສດາບັນນີ້ວ່າຄຸ້ມຄ່າແລ້ວນະ ອືມ ຄຸ້ມຄ່າຂອງຄວາມເປັນມະນຸດນະ ຄຸ້ມຄ່າ ສະນັ້ນກໍ ຕ້ອງຟັງໃຫ້ຖືກຕ້ອງເນາະ ໂດຍ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍວ່າ ຖ້າມີສັດທາຢຶດໝັ້ນຖືໝັ້ນນີ້ ຢັ່ງໝັ້ນໃນພຸດ ພະທຳ ພະສົ ງນີ້ນະ ໂດຍ ຢັ່ງໝັ້ນນະ
ຄືໝັ້ນຕ້ອງ ຕ້ອງໝັ້ນອີຫຼີເນາະ ຢັ່ງໝັ້ນນີ້ກໍຄືເອີ້ນວ່າເຂົ້າໃຈຖືກໄດ້ ເຂົ້າໃຈຖືກຕ້ອງ ບໍ່ແມ່ນວ່າຢັ່ງ ຢັ່ງໝັ້ນແລ້ວ ແບບເຂົ້າໃຈວ່າຢັ່ງໝັ້ນ ແລ້ວກໍຢັ່ງເບິ່ງ ແລ້ວກໍຢຶດ ແລ້ວກໍ ບໍ່ວາງຈັກເທື່ອ ບໍ່ແມ່ນແບບນັ້ນເດ້ ອາ ຢັ່ງ ໝັ້ນພຸດທະສາສະດາບໍ່ ຈົນເຫັນວ່າ ໂອ້ ທຳມະ ທຳວິໄນສາສະດານີ້ ເມື່ອຜູ້ປະຕິບັດໄປເຫັນແຈ້ງຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວນະ ໂດຍ ເພິ່ນໃຫ້ເຫັນເໝືອນກັບ ເໝືອນເຮືອເໝືອນແພນະ ໂດຍ ຂີ່ຂ້າມຝັ່ງລະ ໂດຍ ເອີ ຝັ່ງນີ້ມັນຍັງບໍ່ປອດໄພ ຝັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປອດໄພນີ້ ໂດຍ ນີ້ນະ ກໍເໝືອນກັບວ່າ ອືມ ເຮົາບໍ່ທັນມີສິນ ມັນຊິມີທັນມີຄວາມປອດໄພຫຍັງ ການຢູ່ຮ່ວມກັນນະ ໂດຍ ເອີ ຖ້າເຮົາມີສິນປັບຊິ ການຢູ່ຮ່ວມກັນມັນກະປອດໄພ ເອີ ຊີວິດ ເຮົາກໍປອດໄພ ຄອບຄົວປອດໄພ ຜູ້ອື່ນກໍປອດໄພເດ ໃນໂຕແລ້ວ ນີ້ແຫຼະ ການບໍ່ມີເວນບໍ່ມີໄພນີ້ ນີ້ແຫຼະພົ້ນຈາກໄພເວນຫ້າປະການນະ ໂດຍ ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າກຳນາຍເວນທາງໃດມາໃສ່ໃຫ້ດອກ ໂດຍ ອືມ

ເອີ ຜູ້ນີ້ເປັນຕາຊັງ ເອົ້າ ເຮັດໃຫ້ມັນຕາຍ ບໍ່ແມ່ນເດ້ ໂດຍ ເອີ ພຸດທະອົງເຮົາເຫັນວ່ານີ້ຄືການບໍ່ມີສິນນະ 5 ນະ ການບໍ່ມີສິນ 5 ນີ້ລະ ສິນ 5 ນີ້ຄືໄພເວນນະ ໂດຍ ອືມ ຖ້າມີກໍພົ້ນຈາກໄພເວນນະ ກໍຊິໄປຍາກຫຍັງ ການ ໄດ້ເປັນມະນຸດນະ ເກີດຂຶ້ນມາ ໂດຍ ອໍ ໂຕຍາດໂຍມ ເມື່ອໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງເນາະ ຫຼັກທຳທີ່ເຮົາ ເຮົາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ໂດຍ ນີ້ພຸດທະອົງ ອານິສົງການຟັງທຳ ເຮົາຈະໄດ້ຟັງສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງນະ ສິ່ງໃດ ທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງແລ້ວ ກໍບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈ ກໍຍັງເຂົ້າໃຈຈື່ມ ໂດຍ ບັນເທົາຄວາມສົງໄສໄດ້ຊີ້ນະ ໂດຍ ຈິດຜູ້ຟັງກໍຍ່ອມຜ່ອງໃສນະ ແລ້ວກໍທຳຄວາມເຫັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງນະ ເຫັນບໍ່ ອານິສົງຂອງການຟັງທຳນະ ແລ້ວ ການຟັງທຳກໍເກີດປັນຍາດ້ວຍ ເຫັນບໍ່ ການຟັງ ການໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງທຳຢູ່ເລື້ອຍໆນີ້ ກະເປັນບໍລິຂານຂອງ ອາ ພະຫູສູດ ໂດຍ
ພະຫູສູດນີ້ຄວາມໝາຍວ່າຈັ່ງໃດລະ ກໍຄືຜູ້ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງຫຼາຍ ອໍ ໂດຍ ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງຫຼາຍ ກໍຄືເປັນ ເປັນກຳລັງຂອງພະຫູສູດ ໂດຍ ຄືສະສົມຄຳສອນໄວ້ຫຼາຍໆ ໂດຍ ແຕ່ຕ້ອງເປັນຄຳສອນຂອງພະພຸດທະເຈົ້ານະ ເ ຮົາ ເຮົາຕ້ອງຮູ້ເດ້ ເພາະເປັນຊາວພຸດ ເຮົາຕ້ອງຮູ້ວ່າ ໂດຍ ອາ ເພາະພິກຂຸບວດມາໃນທຳວິໄນນີ້ ກໍທຳວິໄນຂອງພຸດທະອົງບໍເດ ໂດຍ ອ່າ ຊິບວດຢູ່ສະຖານທີ່ໃດກໍຕາມເດ ມັນກະເປັນບວດມາໃນທຳວິໄນຂອ ງພຸດທະອົງເບີດຫັ້ນນະ ລະກໍຕ້ອງຮູ້ອີກວ່າ ວ່າພຸດທະເຈົ້າເພິ່ນສອນຢ່າງໃດ ເພິ່ນບອກຢ່າງໃດ ເຮົາກໍຕ້ອງຮູ້ເດ ຫັ້ນນະ ເພື່ອຊິໄດ້ບອກອອກຕົນຍາດໂຍມ ກໍ ຖືກ ຄືວ່າໃຊ້ແຜນທີ່ຂອງພຸດທະເຈົ້າຖືກ ກໍຖືກຫັ້ນນ ະ ບໍ່ກ່າວຕູ່ແຜນທີ່ຂອງພຸດທະເຈົ້າ ອ່າ ແບບ ແບບ ແບບຄືວິຊາໃນໂລກເຮົາແຫຼະ ເຂົາກໍສອນ ເອີ ປຶ້ມຫຍັງ ເຂົາສອນ ປ.1 ເຂົາສອນປຶ້ມຫຍັງແດ່ຊີ້ ໂດຍ ເຂົາກໍຕ້ອງສອນປຶ້ມຕົວນັ້ນໃຫ້ຖືກ ອ່າ ໂດຍ ຊິໄປສອນປຶ້ມແນ ວອື່ນກໍບໍ່ຖືກຫັ້ນນະ ມັນກໍຄືກັນຫັ້ນແຫຼະ ບໍ່ຕ່າງ ເຂົາໄປຮຽນວິຊາຄູ ເຂົາກໍສອນເລື່ອງວິຊາຄູ ຖືກເດ ວິຊາແພດເຂົາກໍສອນວິຊາແພດ ເຂົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ແມ່ນບໍ່ ໂດຍ ຫັ້ນນະ ບັດນີ້ເຮົາບວດມາໃນທຳວິໄນພຸດທະອົ ງ ກໍ ກໍຕ້ອງຮູ້ທຳວິໄນຂອງພຸດທະອົງ ເພິ່ນສອນເລື່ອງໃດ ພຸດທະເຈົ້າ ເຮົາກໍຕ້ອງຮູ້ນີ້ ເວລາໂຍມມາຖາມມາ ເຂົາບໍ່ໄດ້ຖາມໄດ້ເລື່ອງອື່ນ ໂດຍ ເຂົາກໍຖາມເລື່ອງວ່າ ເອີ ທຳວິໄນພຸດທະອົງເພິ່ນຕັດໄວ້ຈັ່ງໃດ ເພິ່ນວ່າຈັ່ງໃດ ເພິ່ນສອນໄວ້ແບບໃດ ອັນນີ້ເຂົາຈັ່ງເອີ້ນວ່າ ບວດໃນທຳວິໄນສາສະດາ ລະກະກ່າວທຳວິໄນຕາມສາສະດາທີ່ກ່າວໄວ້ຫັ້ນນະ ໂດຍ ອື ກະແບບຄືເຮົາຮຽນທາງໂລກຫັ້ນແຫຼະ ຮຽນວິຊາໃດກໍຕ້ອ ງຮູ້ວິຊານັ້ນ ໂດຍ ເອີ ໄປສອບເສັງວິຊາອື່ນເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ແຫຼະ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຮຽນ ໂດຍ ຫັ້ນນະ ບໍ່ຮູ້ແນ່ນອນ ອ່າ ແລ້ວຊາວໂລກເຂົາ ເມື່ອເຂົາຢາກມາສຶກສາຄຳສອນຂອງພຸດທະເຈົ້າ ກະເຂົ້າໄປວັດໃດກະເວົ້າຄືກັນ ເດ ພຸດທະເຈົ້າອົງດຽວ ໂດຍ ເອີ ຄຳສອນກໍອັນດຽວກັນ ທຳວິໄນອັນດຽວກັນບໍ ໄປບ່ອນໃດບໍ ແຕ່ລະມື້ເຮົາກໍເວົ້າຢູ່ແລ້ວວ່າ ສິນຫ້າບໍ ໂດຍ ສິນ 5 ໂອ້ຍ ປະມານໃດເຂົາກໍເວົ້າແຫຼະ ເມືອງໃດເຂົາກໍເວົ້າ ໂດຍ ແຂ ວງໃດເຂົາກໍເວົ້າຢູ່ແລ້ວ ອ່າ ຜູ້ໃດຫັ້ນນະ ໂດຍ ຜູ້ບ່ອນໃດກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າ ແຕ່ວ່າເຮັດໄດ້ກໍມີ ເອີ ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ຈື່ ແຕ່ເຮັດໄດ້ຫັ້ນນະ ໂດຍ ບໍ່ມີການຂ້າເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ມີການລັກເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ມີການຕົວະ ບໍ່ເຮັດຜິດເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ມີ ການຕົວະເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ມີການດື່ມຂອງເມົາເກີດຂຶ້ນ ຫຼືວ່າເຂົາໄດ້ແຕ່ບໍ່ມີຂ້າ ບໍ່ມີລັກ ບໍ່ຜິດ ບໍ່ມີຕົວະເກີດຂຶ້ນ ອັນນີ້ກະຖືວ່າກະຍັງເປັນໄປເພື່ອກຸສົນຂອງເຂົາຢູ່ຫັ້ນນະ ເຖິງເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກພຸດທະສາສະໜາກໍໄດ້ ໂດຍ ກະຍັງເປັນໄປເພື່ອສະຫວັນ ພຸດທະອົງວ່າຈັ່ງຊີ້ເດ ພຸດທະອົງເຮົາເພິ່ນເຫັນຮອບຄອບເດເນາະ ເອີ ກະອອກຕົນຍາດໂຍມ ເຖິງເວລາຊ່ວງສຸດທ້າຍລະກະ ອື ຍາດໂຍມໄດ້ໃຫ້ຖາມບັນຫາຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ຫຼັກທຳຄ ຳສອນຂອງພະສຳມາພຸດທະເຈົ້າ ເພື່ອຈະໄດ້ເກີດປະໂຫຍດ ອ່າ ແກ່ອອກຕົນຍາດໂຍມ ຜູ້ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ເພື່ອຈະໄດ້ມີດວງຕາເຫັນທຳ ໂດຍ ກໍໂທເຂົ້າມາຖາມໄດ້ເນາະ
ອ່າ ອ່າ ຈະເລີນພອນ ຂໍນະມັດສະການພະອາຈານ ຂ້ານ້ອຍຂໍອະນຸຍາດທ່ອງພະສູດນະ ສິນຫ້າຂອງຄະລາວາດ ປານາຕິປາຕາ ເວລະມະນີ ເຂົານັ້ນລະປານາຕິບາດ ເວັ້ນຂາດຈາກປານາຕິບາດ ຂ້າສັດ ວາງທ່ ອນໄມ້ ແລະສາດຕາເສຍແລ້ວ ມີຄວາມລະອາຍ ເຖິງຄວາມອີດູກະລຸນາ ຫວັງປະໂຫຍດເກື້ອກູນໃນສັດທັງຫຼາຍຢູ່ ອະທິນນາທານາເວລະມະນີ ເຂົານັ້ນລະອະທິນນາທານ ເວັ້ນຂາດຈາກອະທິນນາທານລັກຊັ ບ ຖືເອົາແຕ່ຂອງທີ່ເຂົາໃຫ້ ຫວັງຢູ່ແຕ່ຂອງ ຖືເອົາແຕ່ຂອງທີ່ເຂົາໃຫ້ແລ້ວ ຫວັງຢູ່ແຕ່ຂອງທີ່ເຂົາໃຫ້ ບໍ່ເປັນຂີ້ລັກ ມີຕົນເປັນຄົນສະອາດເປັນຢູ່ ກາເມສຸມິດສາຈາລາເວລະມະນີ ເຂົານັ້ນລະການປະພຶດຜິດໃນ ກາມ ເວັ້ນຂາດຈາກການປະພຶດຜິດໃນກາມ ຄືເວັ້ນຂາດຈາກການປະພຶດຜິດໃນຍິງ ຊຶ່ງມານດາຮັກສາ ບິດາຮັກສາ ພີ່ນ້ອງຊາຍຮັກສາ ຫຼື ຫຼື ພີ່ນ້ອງຍິງຮັກສາ ຫຼື ຍາດຮັກສາ ອັນທຳຮັກສາ ເປັນມີສາມີ ມີຢູ່ໃນສິນໝັ້ ນ ໂດຍທີ່ສຸດແມ່ນແຕ່ຍິງທີ່ເຂົາໝັ້ນໄວ້ດ້ວຍການຄ້ອງພວງມາໄລ ບໍ່ເປັນຜູ້ປະພຶດຜິດຈາລີດໃນຮູບແບບລາວ ມຸສາວາທາເວລະມະນີ ເຂົານັ້ນລະມຸສາວາດ ເວັ້ນຂາດຈາກມຸສາວາດ ເວົ້າແຕ່ຄວາມຈິງ ຮັກສາ ຄຳສັນຍາໝັ້ນຄົງ ໃນຄຳເວົ້າ ມີຄຳຄວນເຊື່ອຖືໄດ້ ບໍ່ແກ້ງກ່າວຜິດຕໍ່ໂລກ ສຸລາເມລະຍະມັດຊະປະມາທັດຖານາເວລະມະນີ ເຂົານັ້ນເວັ້ນຂາດຈາກການດື່ມນ້ຳເມົາ ຄືສຸລາເມໄລເປັນຕົ້ນ ອັນເປັນທີ່ຕັ້ງແຫ່ງ ຄວາມປະໝາດ ສາທຸ ອືມ ຈະເລີນພອນ ສາທຸ ອັນນີ້ກໍເປັນຫຼັກທຳຄຳສອນຂອງພະສາດສະດາເນາະ ເອົາຕົວນີ້ໂຍມ ທີ່ທີ່ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ໂດຍ ທີ່ທີ່ເປັນອຸບາສິກາ ໂດຍ ກະໄດ້ໄດ້ຊົງຈຳຄຳຂອງພະສາດສະດາທີ່ເປັ ນຕົ້ນແບບ ໂດຍ ເອີ້ນວ່າເປັນພະຍັນຊະນະ ໂດຍ ທີ່ຖືກຕ້ອງເນາະ ອືມ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄຳສອນພຸດທະອົງ ແລ້ວກໍເຂົ້າໃຈ ອັດຖະກໍຄືຄວາມໝາຍ ໂດຍ ຈະໄດ້ປະໂຫຍດ ໂດຍ ແຕ່ບາງຄຳ ຄຳຂອງສາດສະດາ ມີທັງ ພະຍັນຊະນະດ້ວຍ ແລ້ວກະຄວາມໝາຍດ້ວຍໃນໂຕ ໂດຍ ເພາະວ່າຈະເອີ້ນວ່າເປັນຂໍ້ຄວາມເລິກ ມີຄວາມໝາຍຊຶ້ງ ໂດຍ ຊັ້ນການທີ່ເຮົາມີສິນ 5 ນີ້ ກໍນີ້ແຫຼະ ຈະເອີ້ນວ່າເປັນຜູ້ ມີສັດທາຕໍ່ຄຳສອນສາດສະດາ ໂດ ຍ ເອີ ຖ້າມີຢັ່ງໝັ້ນໃນພະພຸດ ພະທຳ ພະສົງອີກຕື່ມ ກະຖືວ່າເໝືອນເສົາຫີນຍາວ 16 ສອກ ຝັງລົງດິນ 8 ສອກ ພົ້ນໄວ້ເທິງດິນອີກ 8 ສອກນີ້ ຍ່ອມທົນຕໍ່ລົມພະຍຸທີ່ມາພັດໃນທິດທັງ 4 ນັ້ນໄດ້ ຄືບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ ບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ ໂດຍ ແມ່ນຫຍັງ ລົມພະຍຸທີ່ມາພັດ ຄືວ່າ ເທບ ເທວະດາ ມານ ພົມໃດໆນີ້ນະ ສິຊັກນຳຜູ້ທີ່ມີສັດທາຢັ່ງໝັ້ນນີ້ໄປເປັນ ໄປສູ່ມິດສາທິດຖິ ຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດນະ ໂດຍ ສິໃຫ້ເຂົາໄປເຊື່ອ ອາ ງົມງາຍນີ້ມັນບໍ່ມີແລ້ວ ໂດ ຍ ຂາດໄດ້ເລີຍ ແລ້ວກະເຂົາເຫັນວ່າຂັນ 5 ຂອງເຂົານີ້ມັນມັນຕ້ອງປ່ຽນແປງ ໂດຍ ບໍ່ແມ່ນຕົວຕົນຂອງຂອງໃຜ ໂດຍ ແລ້ວເຂົາຕ້ອງບໍ່ລັງເລສົງໄສ ອາ ຖ້າເຂົາມີສິນນີ້ ຫ້າຂໍ້ນີ້ໄດ້ປັບນີ້ ມັນປອດໄພຕົນເອງ ຜູ້ອື່ນ ແລ້ວໃດ໋ ເບິ່ງແມ້ ມັນຊີວິດກໍເບິດແລະ ໂດຍ ບໍ່ມີແລະ ການຂ້າໂຕເອງກໍບໍ່ມີ ການຂ້າບິດາມານດາກໍບໍ່ມີ ອ່າ ການຂ້າສັດອື່ນທັງຫຼາຍມັນກໍບໍ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ໂດຍ ການລັກຊັບສົມບັດຂອງຜູ້ອື່ນ ໃຜຊິໄວ້ ມັນກໍຂອງໃຜ ຂອງມັນແລະ ໂດຍ ເອີ ເອົາແຕ່ຂອງຜູ້ອື່ນໃຫ້ ອະນີ້ ອັນນີ້ຄືເອີ້ນວ່າ ມັນ ມັນຊັບສິນມັນກໍໄດ້ແລະ ໂດຍ ບັດນີ້ບໍ່ກໍ່ເວນສັດຕູອະ ເອີ ກໍຄືຂໍ້ທີ 3 ເນາະ ອັນນີ້ເພິ່ນເວົ້າເຖິງພວກ ພວກຜູ້ຊາຍຢູ່ນະ ແຕ່ຜູ້ຍິງກໍຕ້ອງມັນເໝືອ ນກັນນະ ໂດຍ ເອີ ແຕ່ວ່າກໍຜູ້ຊາຍ ແຕ່ຜູ້ຍິງເໝືອນກັນແບບໃດບັດນີ້ ເອົາ ເຮົາ ເຮົາຈະເລັງເຫັນທຳ ທຳຂໍ້ໃດທີ່ວ່າມັນເໝືອນກັນ ໂດຍ

ຈາກ 5 ຂໍ້ນີ້ ແຕ່ມັນຕ່າງຂໍ້ 3 ວ່າ ອະພົມມະຈະລິຍາ ຄືການເວັ້ນຈາກການປະພຶດຜິດແບບ ເອີ ຂອງຊາວບ້ານນະ ເປັນພົມມະຈັນ ອື ພົມມະຈັນເປັນຂອງຕ່ຳຊ້າ ເປັນຂອງປຸຖຸຊົນເດ ເປັນຂອງຊາວບ້ານ ໂດຍ ແລ້ວກ ະເວັ້ນຈາກການດື່ມໃນເວລາວິການ ອາຫານ ອາຫານ ສັນຫັ້ນໃນເວລາວິການ ສັນມື້ໜຶ່ງພຽງຄັ້ງດຽວເດ ແລ້ວກະການປະດັບຕົກແຕ່ງອີ່ຫຍັງ ແລ້ວກະນອນທີ່ສູງ ທີ່ນອນໃຫຍ່ ອັນແມ່ນສິນ 8 ຍາດໂຍມ ອັນນີ້ກໍທີ່ເ ປັນ ເປັນຫຼັກທຳເນາະ ທີ່ໄດ້ກ່າວກັນມານີ້ ທີ່ຈະເພື່ອ ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ອອກຕົນຍາດໂຍມທີ່ ທີ່ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງເນາະ ເພື່ອຈະໄດ້ສົນທະນາກັນມາກັບສາມະເນນນີ້ ກໍເພື່ອໃຫ້ອອກຕົນຍາດໂຍມໄດ້ຍິນໄ ດ້ຟັງຂໍ້ຫຼັກທຳທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ໂດຍ ພໍຈະເປັນຜູ້ມີເມດຕາ ໂດຍ ມະໂນກຳ ໂດຍ ເມື່ອມີເມດຕາມະໂນກຳ ພຸດທະອົງກະໃຫ້ມີເມດຕາວາຈີກຳ ມີເມດຕາວະຈີກຳ ກໍໃຫ້ມີເມດຕາກາຍະກຳ ໂດຍ ກະຄື ເປີດທາງສະຫວັນ ແລ້ວກະບໍ່ປິດປະຕູ ແລ້ວກະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດຄວາມຊົ່ວ ໃຫ້ເຮັດຄວາມດີ ເມື່ອເຮົາປະຕິບັດຕໍ່ກັນຢ່າງນີ້ ກະຍາດໂຍມກໍຊິເຂົ້າໃຈວ່າ ຄຳພະສາສະດາ ເປີດເຜີຍແລ້ວກະຮຸ່ງເຮືອງ ໂດຍ ອື ປິດ ບັງໄວ້ບໍ່ຮຸ່ງເຮືອງ ໂດຍ ຊັ້ນ ຜູ້ວ່າ ທຳວິໄນສາສະດາ ປະກາດດີແລ້ວນີ້ ເປີດເຜີຍຈຶ່ງຮຸ່ງເຮືອງ ປິດບັງໄວ້ບໍ່ຮຸ່ງເຮືອງ ໂດຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພິກຂຸກໍດີ ພິກຂຸນີ ອຸບາສົກ ອຸບາສິກາເນາະ ເມື່ອໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງທຳພະສາສ ະດາ ທີ່ເປັນພຸດທະພົດ ຫຼື ເປັນພຸດທະວະຈະນະ ຫຼື ຊິເປັນຄຳສອນຂອງພຸດທະເຈົ້າ ຫຼື ຊິເປັນຄຳສອນຂອງສາສະດາ ຫຼື ຄຳສອນຂອງພະສຳມາພຸດທະເຈົ້າ ແຕ່ລະອັນເວົ້າມານີ້ ເປັນຄຳດຽວກັນ ໂດຍ ຄຳດຽວກັນ ແປຄວາມໝາຍດຽວກັນນະ ຄວາມໝາຍອັນດຽວກັນ ໂດຍ ເນາະ ໃຫ້ໂຕຍາດໂຍມໄດ້ເຂົ້າໃຈຕື່ມຫັ້ນນະ ບາງຄັ້ງໄດ້ຍິນວ່າ ຫຍັງ ຄືວ່າເວົ້າຄືພຸດທະວະຈະນະ ພຸດທະວະຈະນະ ແລ້ວຄົນບໍ່ເຂົ້າໃຈ ພຸດທະກໍຄືພຸດ ທະເຈົ້າຫັ້ນນະ ວະຈະນະກໍຄືຄຳເວົ້າ ພຸດທະວະຈະນະກໍຄືຄຳເວົ້າຂອງພຸດທະເຈົ້າຫັ້ນນະ ຖ້າມາເປີດເຜີຍແລ້ວກະຈຶ່ງຮຸ່ງເຮືອງ ຄັນປິດບັງໄວ້ບໍ່ຮຸ່ງເຮືອງຫັ້ນນະ ເນາະ ເຮົາກໍຄວນມີກະຕັນຍູໃດ໋ ກະຕັນຍູຕໍ່ ພະສາສະດານະ ເອີ ບອກ ເພິ່ນຈັ່ງບອກວ່າ ຖ້າຢາກກະຕັນຍູຕໍ່ບິດາມານດາ ເອີ ກໍເພິ່ນລ້ຽງເຮົາມາ ກໍລ້ຽງທ່ານຕອບແມ່ນເດ້ ໂດຍ ຖືວ່າເປັນຜູ້ກະຕັນຍູເນາະ ອື ຫຼືຢາກກະຕັນຍູ ເອີ ບິດາມານ ຊ່ວຍບິດາມານດ າສູງສຸດ ເອີ ບໍ່ມີສັດທາໃຫ້ມີສັດທາ ບໍ່ມີສິນໃຫ້ມີສິນ ບໍ່ມີຈາຄະໃຫ້ມີຈາຄະ ບໍ່ມີປັນຍາໃຫ້ມີປັນຍາ ໂດຍ ອັນນີ້ ແຕ່ວ່າທຳມະວິໄນສາສະດາແລ້ວ ເປີດເຜີຍຈຶ່ງຮຸ່ງເຮືອງ ປິດບັງໄວ້ບໍ່ຮຸ່ງເຮືອງເນາະ ຍາດໂຍມທັງ ຫຼາຍທີ່ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງມາ ກໍເຫັນສົມຄວນແກ່ເວລາ ແລ້ວກໍໃຫ້ຍາດໂຍມໄດ້ຕັ້ງໝັ້ນໃນຄຳສອນສາສະດາເນາະ ໄດ້ມີດວງຕາເຫັນທຳ ໃຫ້ໄດ້ສົມປາດຖະໜາ ດ້ວຍກັນທຸກທ່ານທຸກຄົນເທີ້ນ ສາທຸ